بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىك ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. ئاڭلىتىشىمىزنى مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق، ئالدى بىلەن بۈگۈنكى دۇنيا سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ۋەزىيىتى توغرۇلۇق، شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى توغرىسىدا قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز دىققىتىڭلار ئاۋال ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن! كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مېلانى جولى تۆتىنچى ماي كۈنى كانادا پارلامېنتىدا قىلغان سۆزىدە كانادا پارلامېنت ئەزاسى مايكل چوڭ ۋە ئۇنىڭ خوڭكوڭدىكى ئۇرۇق- تۇغقانلىرىغا تەھدىت سېلىش ۋەقەسىگە چېتىشلىق خىتاي دىپلوماتلىرىنى چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىشنى ئويلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. كانادانىڭ كونسېرۋاتىپلار پارتىيەسىدىن بولغان مايكل چوڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى كانادا پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارار لايىھەسىنى ماقۇللاشتا ھالقىلىق رول ئوينىغان سىياسىيونلارنىڭ بىرى بولغان. مەلۇم بولۇشىچە مايكل چوڭ شۇ سەۋەبلىك خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك ئورگانلىرىنىڭ سۇيىقەست قىلىش نىشانىغا ئايلانغان يېقىندا كانادانىڭ يەر شارى پوچتىسى گېزىتى كانادا ئىستىخبارات ئورگىنىنىڭ مەخپىي ھۆججىتىنى نەقىل كەلتۈرۈپ خىتاي بىخەتەرلىك ئورگانلىرىنىڭ مايكل چوڭ ۋە ئۇنىڭ خوڭ كوڭدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى جازالاشنى پىلانلىغانلىقى بۇنىڭغا خىتاينىڭ تورونتودا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىنىڭ بىر دىپلوماتىنىڭ قاتناشقانلىقىنى ئاشكارىلىغان بۇ ۋەقە كانادادا قاتتىق غۇلغۇلا قوزغىغان مايكل چوڭ خىتاي دىپلوماتىنىڭ چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىلىشىنى تەلەپ قىلىپ، باش مىنىستىر جاستىن ترېدونىڭ بۇ ۋەقەدىن خېلى بۇرۇن خەۋىرى بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ بۇنىڭغا سەل قارىغانلىقىنى تەنقىد قىلغان ئىدى. ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، مېلانى جولى كانادا پارلامېنتىنىڭ بىر كومىتېتىدا قىلغان سۆزىدە، كانادا مۇئاۋىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭ خىتاينىڭ كانادادا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى سوڭ پېيۋۇنى چاقىرتىپ، ئۇنىڭغا كانادانىڭ بۇ خىل ئارىلىشىشقا يول قويمايدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. مېلانى جولى، بىز ھازىر ھەر خىل تاللاش يوللىرىنى ئويلىشىۋاتىمىز، بۇ دىپلوماتلارنى قوغلاپ چىقىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، دېگەن. مايكل چوڭ پارلامېنتنىڭ مەزكۇر كومىتېتىدا قىلغان سۆزىدە، خىتاي دىپلوماتىنىڭ دەرھال قوغلاپ چىقىرىلىشى كېرەك بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ ھازىرغا قەدەر بۇ دۆلەتتە تۇرۇشىنى تەنقىد قىلغان. كانادا پارلامېنتىنىڭ ئاۋام پالاتاسى ئۈچىنچى ماي كۈنى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشكە ئائىت س ئىككى يۈز ئون بىر ناملىق قانۇن لايىھىسىنى ماقۇللىغان. مەلۇم بولۇشىچە، كېلەر يىل بىرىنچى ئايدىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىدىغان بۇ قانۇندا چوڭ شىركەتلەرنىڭ كانادا تاموژنا دائىرىلىرىگە ئىمپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ياكى ئەمەسلىكىنى مەلۇم قىلىشى تەلەپ قىلىنغان. كانادا ئامېرىكىدىن كېيىن بۇ خىل قانۇن چىقىرىپ تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا قانۇنىي تەدبىر ئالغان ئىككىنچى دۆلەت بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ بۇ قانۇنى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئامېرىكىنىڭكىدەك كۈچلۈك ئەمەس، بۇ قانۇن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشتە ئۈنۈملۈك بولمايدۇ. دەپ قارالماقتا. لېكىن، ۋول سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، مەزكۇر قانۇننى سۇنغان باش مىنىستىر جاستىن ترودونىڭ لىبېراللار پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى جون مېكاي بۇ قانۇن كانادانى يەر شارى قۇللار ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇش كۈرىشىدە يېتەكچىگە ئايلاندۇرغانلىقىنى ئېيتقان. بۇ قانۇن ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا كانادا كېڭەش پالاتاسى تەرىپىدىن ماقۇللانغان ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قانۇندا پەقەت شىركەتلەرنىڭ ئىمپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلمىغانلىقىنى ئېلان قىلىشى ۋە بۇ خىل مەھسۇلاتلارغا قارشى تەدبىر ئېلىشى، ئۇنىڭغا خىلاپلىق قىلغانلارغا بىر يۈز سەكسەن تۆت مىڭ دوللار جەرىمانە قويۇش تەلەپ قىلىنغان ئىكەن. لېكىن تەنقىدچىلەر بۇ قانۇن شەكىلۋازلىق پەيدا قىلىپ، مەسىلىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە. ۋول سترىت ژۇرنىلىنىڭ ئېيتىشىچە، كانادا شىركەت مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتۈرۈش تورى تەشكىلاتىنىڭ سىياسەت دىرېكتورى ئېمىلىي دىۋايېر كانادا شىركەتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە بالىلار ئەمگىكىدىن داۋاملىق پايدا ئالىدىغانلىقى، مەزكۇر قانۇننىڭ بۇ قىلمىشلارنى توسۇشتا ھېچقانداق قەدەم باسمىغانلىقىنى ئېيتقان.
چېخىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى لىپاۋسكىي ئىككىنچى ماي كۈنى خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ئون بىر يىلدىن بېرى داۋاملىشىپ كەلگەن دىئالوگ كۇلۇبىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. تاشقى ئىشلار مىنىستىرى لىپاۋسكىينىڭ پولىتىكو گېزىتىگە بىلدۈرۈشىچە مۇناسىۋەتلەرنىڭ يامانلىشىپ كېتىش سەۋەبىدىن بېيجىڭنىڭ ئوتتۇرا ياۋروپادىكى ئون تۆت دۆلەتكە يۈرگۈزۈپ كەلگەن ئون تۆت پىلۇس بىر دىپلوماتىك ئۇرۇنۇشىنىڭ كېلەچەك ئىستىقبالى قالمىغان بۇ خىتاينىڭ ئوتتۇرا ياۋروپا دۆلەتلىرىنى ئۆزىگە تارتىپ غەربنى بولۇپمۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىنى پارچىلاش ئىستراتېگىيەسىنىڭ قاتتىق زەربە يېگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ دەپ قارالماقتا پولىتىكو گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە لىپاۋسكىي ئىككىنچى ماي ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ ئامېرىكىنىڭ خىتاي مەسىلىسىدىكى ستراتېگىيىلىك رەھبەرلىكىگە رەھمەت ئېيتىمەن مەن مىنىستىر بلىنكېنغا ياۋروپا رامكىسى ئىچىدە ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىشىشقا تەييار ئىكەنلىكىمىزنى ئېيتىمەن ئون تۆت پىلۇس بىرنىڭ ئۆزىمۇ ھەم كېلەچىكىمۇ يوق دېگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بايانلىرىدا مەلۇم بولۇشىچە بلىنكېن بىلەن لىپاۋسكىي خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىگە ئائىت ئورتاق ئەندىشىلىرىنى شۇنداقلا ھىندى تىنچ ئوكيان ۋە ئۇنىڭدىن ھالقىغان رايونلاردا تىنچلىق مۇقىملىق ۋە گۈللىنىشنى قوغداشنىڭ مۇھىملىقىنى مۇزاكىرە قىلغان خىتاي ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى ئوتتۇرا ۋە شەرقىي ياۋروپاغا جايلاشقان سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كونتروللۇقىدىكى ئون ئالتە دۆلەت بىلەن قايتا مۇناسىۋەت ئورنىتىش مەقسىتىدە دىئالوگ كۇلۇبى قۇرغان دىئالوگ كۇلۇبىدىكى دۆلەتلەر كېيىن گرېتسىيەنىڭ قاتنىشىشى بىلەن ئون يەتتىگە چىققان بولسىمۇ بىراق لىتۋا لاتۋىيە ئېستونىيەلەرنىڭ چېكىنىپ چىقىشىدىن كېيىن بۇ ئون تۆتكە چۈشۈپ قالغان ئىدى پولىتىكو گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە بولۇپمۇ روسىيەنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا خىتاينىڭ روسىيە تەرەپتە تۇرۇشى دىئالوگ كۇلۇبىدىكى دۆلەتلەردە خىتايغا بولغان ئەندىشىنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار بەشىنچى ماي كۈنى ئامېرىكىنىڭ ۋاشىنگتون نيو يورك

نامايىشتا لاگېردىكى ئۇيغۇرلار قويۇپ بېرىلسۇن، ئەمدى يەنە ئۆلۈشىگە بولمايدۇ، تايلاند خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى قوللاشنى توختاتسۇن، تايلاند ئۇيغۇرلارنى تۇتۇپ تۇرۇشقا خاتىمە بەرسۇن، توققۇز يىل يېتىپ ئاشىدۇ دېگەندەك شوئارلار توۋلاندى. شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ. تايلاند لاگېردا ئۆلگەن ئۇيغۇرلار ئۈچۈن تايلاندنى جاۋابكارلىققا تارتىشىنى تەلەپ قىلدى. ئامېرىكىنىڭ ۋاشىنگتون، نيۇ يورك قاتارلىق شەھەرلىرىدىكى نامايىشنى ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى، كورنېل ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ھامان ئەركىنلىك قاتارلىق تەشكىلاتلار ئۇيۇشتۇرغان بولۇپ، ۋاشىنگتوندىكى نامايىشتا تايلاندنىڭ ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى تانى سانگراتقا مەكتۇپ سۇنۇلدى. مەكتۇپتا، بىز ھۆكۈمىتىڭىزنى تايلاندتىكى قېپ قالغان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى قويۇپ بېرىشنى، ئۇلارنىڭ ئائىلىسى بىلەن جەم بولۇشى ۋە باشقا دۆلەتكە بىخەتەر ئورۇنلاشتۇرۇشتا ئالاقىدار ھۆكۈمەتلەر بىلەن ھەمكارلىشىشىڭلارنى كۈچلۈك رەۋىشتە ئۈندەيمىز، دېيىلگەن. ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىرنىڭ نامىدىن يېزىلغان مەكتۇپتا يەنە، يېقىندا، مەتتوختى ئىسىملىك تايلاند لاگېردا ئون يىلدەك تۇتۇپ تۇرۇلغان بىر ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ ۋاپات بولغانلىقى، ئۇنىڭ ۋاپاتى ۋە تايلاند ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى داۋاملىق تۇتۇپ تۇرۇشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى قاتتىق قايغۇغا سالغانلىقى تەكىتلەنگەن. يېقىندا، ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بېرى تايلاند دائىرىلىرى تەرىپىدىن مۇساپىرلار لاگېردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان،

سائەت ئۈچتىن تۆتكىچە داۋاملاشقان. ئامېرىكا ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى فېيسبوكنىڭ ئىگىسى بولغان مېتا شىركىتى ئۈچىنچى ماي كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى تەشكىلاتلاردەك كۆرۈنۈپ، خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى قىلىدىغان يۈزدىن ئارتۇق ھېسابنى تاقالغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مېتا شىركىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، فېيسبوك ۋە ئىنستاگرامدىكى بۇ ھېسابلار خىتاينى قوللايدىغان ئوبزورلار بىلەن توشۇپ كەتكەنىكەن. مېتا شىركىتى باياناتىدا بۇ ئوبزور ۋە يوللانمىلارنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ ئولىمپىكىنى بايقۇت قىلىشقا قارشى ئاگاھلاندۇرۇش ئامېرىكىنىڭ ئافرىقىدىكى تاشقى سىياسىتىگە دائىر مەسىلىلەر شۇنداقلا خىتايدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ راھەت تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىغا ئائىت تەشۋىقاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقان مېتانىڭ باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە بۇ ساختا ھېسابلارغا يەنە ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ۋە خىتاي دۆلىتىنى تەنقىد قىلغۇچىلارغا ئائىت سەلبىي باھالارمۇ يوللانغانىكەن باياناتتا بۇ ساختا ھېسابلارنىڭ مەۋجۇت بولمىغان ساختا ئاخبارات ئورگانلىرى ۋە ئاقىللار ئامبارلىرىنىڭ فېيسبۇك ئىنستاگرام ھېسابىدا كۆرۈنۈپ سۈنئىي ئىدراك ئارقىلىق شەكىللەندۈرگەن ساختا كۆرۈنۈشلەرنى ئىشلەتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا چەت ئەلنىڭ فېيسبۇك تىۋىتېر ئىنستاگرام قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدىكى ئۇيغۇرلارغا ئائىت ھېسابلارنى تەقىب قىلىشتىن سىرت بۇ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىنى ئۆزىنىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى ئاقلاپ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقىنى رەت قىلىش بۇرمىلاش ياكى ئامېرىكىغا ھۇجۇم قىلىشتا كەڭ قوللىنىپ كەلگەن مېتانىڭ يەر شارى ئىستىخبارات تەھدىت ئىشلىرىغا مەسئۇل دىرېكتورى بەن نېمو ئىككىنچى ماي كۈنى مۇخبىرلارغا قىلغان سۆزىدە، خىتاينىڭ مەخسۇس ئىش ئېلىپ بارغۇچىلىرى ساختا شىركەت قۇرۇش، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن ئىختىيارىي مۇخبىر ۋە نامايىشچى قوبۇل قىلىشتەك يېڭى تاكتىكىلارنى ئىشلىتىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، بۇ ساختا ھېسابلارنىڭ تاقىلىشى خىتاينى بازا قىلغان تەسىر كۆرسىتىش تورىنىڭ ماھىيىتىدىكى ئۆزگىرىشنىڭ سىگنالى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان.
ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن شىنجاڭ گېزىتى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنىدىكى سانىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ساياھەت بازىرىنىڭ ئەسلىگە كەلگەنلىكى، ساياھەتچىلەرنى كۈتۈۋېلىش ۋە ساياھەت كىرىمى ھەر ئىككىسى زور دەرىجىدە ئېشىپ، تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورتنى ياراتقانلىقى خەۋەر قىلىنغان. مەزكۇر مەتبۇئاتلاردا خەۋەر قىلىنىشىچە، بىرىنچى ماي مەزگىلىدە ئۇيغۇر ئېلى جەمئىي سەككىز مىليون بەش يۈز يىگىرمە ئىككى مىڭ ئادەم قېتىم ساياھەتچى كۈتۈۋالغان. ساياھەت كىرىمى ئۈچ مىليارد بىر يۈز ئوتتۇز بەش مىليون يۈەن بولغان. ئۇيغۇر ئېلىنىڭ سىرتىدىن بەش يۈز ئوتتۇز سەككىز مىڭ ئۈچ يۈز ساياھەتچى قوبۇل قىلىنغان. خەۋەردە ساياھەتچىلەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ياخشى روھىي ھالەتتە كېلىشى ۋە رازىمەنلىك بىلەن قايتىپ كېتىشىگە كاپالەتلىك قىلغانلىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى جەمئىيەتشۇناسلىق فاكۇلتېتى پىروفېسسورى گرېگورى فاياردنىڭ قۇياش، قۇم ۋە سۇ ئاستى پاراخوتى، خىتاينىڭ ھەربىيلەشتۈرۈلگەن شىنجاڭدىكى ساياھىتى ماۋزۇلۇق ماقالىسىدىكى تەھلىلىگە ئاساسلانغاندا، ساياھەتچىلىك ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئېلىدىكى دۆلەت باستۇرۇشنى نەزەردىن ساقىت قىلغان ئىكەن. ساياھەتچىلەر ئۇيغۇر ئېلىنىڭ گۈزەل مەنزىرىسى، سىرلىق مەدەنىيىتى قاتارلىق نۇرغۇن سەۋەبلەر بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىدىكەن. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ساياھەتچىلىكنى سىياسەتتىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە ئۇيغۇر ئېلىدە قىزىل ساياھەت نۇقتىلىرى ۋە تارىخىي نۇقتىلارنى، مۇزېيلارنى تەسىس قىلغان بولۇپ، بۇلار ئارقىلىق خىتاي ساياھەتچىلىرىگە شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى، خىتايلار شىنجاڭدا ئۇيغۇرلاردىن بۇرۇن ياشىغان دېگەنلەرنى، ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئەزەلدىنلا خىتاي خانىدانلىقىنىڭ باشقۇرۇشىدا بولغانلىقىنى سىڭدۈرۈشكە كىرىشكەن. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى رامىزاننىڭ ئالدى-كەينىدىكى ساياھەت ھەققىدە تارقاتقان تەشۋىقات فىلىملىرىدا ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاينىڭ قەدىمكى كىيىملىرىنى كىيىپ خىتاي ساياھەتچىلىرىگە خىتايچە ئۇسسۇل ئويناپ ناخشا ئېيتىپ بېرىۋاتقان كۆرۈنۈشلەر ئەكس ئەتكەن ساياھەت ھەققىدىكى تەشۋىقات فىلىملىرىدا يەنە مەسچىت ئىچىدە ئۇسسۇل ئويناۋاتقان كۆرۈنۈشلەرمۇ ئاشكارىلانغان بولۇپ بۇ خىلدىكى فىلىملەر ئۇيغۇرلارنىڭلا ئەمەس بەلكى خەلقئارا تاراتقۇلاردىمۇ نارازىلىق قوزغىغان ئىدى مەزكۇر ئەھۋاللارغا دىققەت قىلغان ئەنگلىيەلىك ئانتروپولوگ دوكتور دېيۋىد توبىن قاتارلىق تەتقىقاتچىلارنىڭ ئۆز ئەسەرلىرىدە ئوتتۇرىغا قويۇشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ئەنئەنىسىنى ۋە ئادەتلىرىنى چەكلەپ، روزا تۇتۇش، ئۇيغۇر كىيىم-كېچەكلىرىنى كىيىشنى توسۇشى ھەم جازالىشى، ئەكسىچە، خىتاينىڭ قەدىمكى كىيىملىرىنى ئۇيغۇرلارغا كىيدۈرۈپ ئۇسسۇل ئوينىتىشى، خىتاي مەدەنىيەت ئەنئەنىسىنى ۋە ئادىتىنى ئۇيغۇرلارغا زورلىشى خىتاينىڭ مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ ئىپادىلىنىش شەكلى ئىكەن. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچى دوستلار! دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى. ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە. نۆۋەتتىكى مىنۇتلاردا ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى، شۇنداقلا دۇنيا مەتبۇئاتلىرىدا ئۇيغۇرلار تېما قىلىنغان مۇھىم خەۋەر ۋە ئاخباراتلار ھەققىدە يېڭى مەلۇماتلار بېرىدۇ. دىققىتىڭلار پروگرامما مەزمۇنلىرىدا بولسۇن! كورلىغا قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا كورلىنىڭ تېكىچى يېزىسىدىمۇ لاگېردىن بىرسى بارلىقى، لاگېرغا ئادەم توشۇشنىڭ يەنىلا داۋام قىلىۋاتقانلىقى ئايدىڭلاشتى. مەلۇم بولۇشىچە كورلا قارا يۇلغۇندىكى راخمان ھۆسەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۇتۇلۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى قويۇپ بېرىلگەن. ئۇ ياتقان لاگېرغا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئوغلى پەيزۇللا راخمان ئەپكېتىلىپ، تا ھازىرغىچە قويۇپ بېرىلمىگەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. تېلېفون زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا كورلىدىكى بىر ساقچى خادىمى كورلنىڭ تېكىچى يېزىسىدا لاگېردىن بىرسى بارلىقىنى ئاشكارىلىدى.

ئاشكارىلىغانىدى. نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر ئەدلىيە ئارخىپىنىڭ يېتەكچىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە، دائىرىلەر زور بىر تۈركۈم لاگېرلارنى تاقاپ، ۋە ياكى ۋىۋىسكىسىنى يەڭگۈشلەپ، تۈرمىگە ئايلاندۇرغان بولسىمۇ، ئەمما تەربىيەلەش مەركەزلىرى نامىدىكى لاگېرلاردىن تېخىچە ۋاز كەچمىگەن. ئۇيغۇر ئەدلىيە ئارخىپى ئامبىرى لاگېر مەسىلىسىدە ماھىيەت جەھەتتە ھېچقانداق ئۆزگىرىش يوق، دەپ قاراپ كېلىۋاتىمىز بۇرۇندىن.
بولۇپمۇ ئۈستىدىن تېخى ھۆكۈم چىقمىغان تۇتقۇنلار ۋە ياكى سوراق نۆۋىتى كەلمىگەنلەر لاگېرلاردا تۇتۇپ تۇرۇلغان.
لېكىن لاگېر يوقالدىمۇ دېگەن چاغدا لاگېر يوقالمىدى. بۇنىڭكى نىسبەتەن ئايدا بىر قېتىم ئۆيگە بارالايدىغان دېگەندەك ئاشۇنداق ئەھۋاللاردا ئۆزگىرىش بار.
كورلدىكى بىر ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ خادىمى ئۆز تەۋەلىكىدىكى سابىق تۇتقۇنلاردىن ئايشەم باۋۇدۇننىڭ ئىككى يىل ئاۋۋال لاگېردىن چىققانلىقى ئەمما ئۇنىڭ يىگىرمە يەتتە ياشلىق ئوغلى بۇرھان خىزىرنىڭ نۆۋەتتە تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى بۇ ئايشەم باۋۇدۇننىڭ ھازىر بالىلىرى پەرزەنتلىرى نەدە ھازىر؟ شۇ ئايالنىڭ بۇ چوڭ ئوغلى مۇنداق شەدە. ئۇ قانچە ياشتا بار چوڭ ئوغلى؟ ئۇ بالىمۇ يىگىرمە تۆت يىگىرمە بەشلەردە بارمىكىن بىر بالىسى بار ئەمدى. ئۇ بالىسى شۇ سىزنىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىڭىزدە يەنى سىزنىڭ ئاھالىلەر كومىتېتىڭىزدا شۇنداقمۇ؟

بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ دېيىشىچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇندىن كېيىن ئۇيغۇر ۋەزىيىتىدىكى جىددىيچىلىك پەللىگە چىققان ۋە بۇ خەلقئارادىكى بىر قىسىم دۆلەتلەر تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇلغان شۇنداقلا خىتايغا قارىتا بىر قاتار تەنقىد ۋە ئاگاھلاندۇرۇشلار بولغان بولسىمۇ ئەمما سودا سانائەت جەھەتتىكى مۇناسىۋەتلەر سەۋەبىدىن بۇ تەنقىدلەر يېتەرلىك دەرىجىدە كۈچ كۆرسىتەلمىگەن ئاندىن كېيىن يەنە بىر مەسىلە بولسا بۇ يەردە خىتايدىن ئىشلەپ چىقىرىلغان ماللارغا بۇ غەربنىڭ بېقىنىپ قېلىش ئەھۋالى ناھايىتى ئېغىر بۇنىڭغا بېقىندىلىق بولۇپ قالغان بۇنى دەرھال ئۆزگەرتىش ئىمكانىيىتىمۇ يوق غەربنىڭكى شۇنىڭغا بەزى نەرسىلەرنى بىۋاسىتە دەرھال چەكلەش ئىمكانىيىتى بولمايۋاتقانلىقىمۇ مۇشۇ سەۋەبتىن لېكىن نۆۋەتتە غەرب دۇنياسىنىڭ خىتاي تەھدىتىنى بارغانسېرى چوڭقۇر تونۇپ يېتىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان. غەرب بۇنى ئاللىبۇرۇن تونۇپ يەتتى، يەنى خىتاينىڭكى ھەقىقىي ماھىيىتى بۇ يەردىكى غەربكە كېڭىيىشلا ئەمەس، دۇنيانىڭكى دېموكراتىك سىستېمىسىنى ئالماشتۇرۇشقا، ئۆزگەرتىشكە بولغان بۇ خىتاينىڭكى ھەقىقىي ماھىيىتى بارغانسېرى ئوچۇقلاشقاندىن كېيىن، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى، BDT، بۇ توغرىلىق يەنە يېڭى تەتقىقاتلارنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بەختىيار ئەپەندى، خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ، جۈملىدىن لاگېرلار ئارقىلىق سادىر قىلىۋاتقان جىنايەتلىرىنىڭ جاۋابسىز قالمايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ھەم خىتاي ھەرگىز ئۆزىنىڭكى جىنايىتىنى ئاسانلىقچە قوبۇل قىلمايدۇ، چۈنكى بۇ دارنىڭ ئالدىغا ئاپىرىدىغان جىنايەت، ئىرقىي قىرغىنچىلىق. لېكىن، مەيلى تارىخقا قارايدىغان بولساق، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىكى يەھۇدىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولسۇن ياكى كېيىنكى بوسنىيە ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى مۇشۇ يېقىنقى ۋاقىتلاردا بولغان جىنايەتلەر بولسۇن، بۇ ھامىنى سوتنىڭكى ئادىل ھۆكمى بىلەن بىر تەرەپ قىلىندى. خىتاي بۇ جىنايىتىدىن ھەرگىزمۇ قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ. ئۇيغۇر ئەدلىيە ئارخىپ ئامبىرىغا ئوخشاش تەشكىلاتلارنىڭ قىلىۋاتقىنى دەل مۇشۇ خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى بىرمۇبىر خاتىرىلەپ، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنى بىرمۇبىر خاتىرىلەپ، كېلىدىغان ۋاقىتتىكى سوتقا تەييارلىق قىلىش. دېمەك، خىتاينىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى تارتىش پەقەت

ئەمما ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى دوپپا بايرىمى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن مۇھاجىرەتتىكى ھەر بىر ئۇيغۇرغىچە كەڭ كۆلەمدە تەبرىكلەنگەن ۋەزىيەتنى ياراتتى. بۇ ھەقتە توختالغان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ۋە ئانالىزچىلىرى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە مىللىي كىملىكىنى بارلىق ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بۈگۈنكىدەك ۋەزىيەتتە، ئۇيغۇر دوپپىلىرى ۋە دوپپا بايرىمىنىڭ ئومۇملىشىشى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز كىملىكىنى نامايان قىلىش ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنى قوغداشتىكى كۈرەش قورالىغا ئايلانغانلىقىنى بىلدۈردى. دىققىتىڭلار، مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولسۇن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى دوپپا بايرىمى چەت ئەللەردە ھەر قايسى دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئارىسىدا كەڭ كۆلەمدە تەبرىكلەندى. فېيسبوك، تىۋىتتېر، ئىنستاگرام قاتارلىق ئاممىۋى تورلاردا ئۇيغۇر دوپپىلىرىنى كىيگەن ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر ياشلىرى شۇ دۆلەت تىلىدا دوپپا بايرىمى ھەققىدىكى تەبرىك سۆزلىرىنى يوللىدى. ئىجتىمائىي ئالاقە مۇنبەرلىرىدە يەنە ئۆركەش دۆلەت، دولقۇن ئەيساغا ئوخشاش تونۇلغان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى. ئامېرىكىدىكى مايسەم مۇتەللىپكە ئوخشاش ئۇيغۇر ئالىملىرىدىن تارتىپ، مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئاتا-ئانىلار ۋە بالىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر بىر ئۇيغۇر ئۇيغۇر دوپپىسىنى كىيگەن كۆرۈنۈشلەرنى چىقىرىپ، ئاۋازلىق تەبرىك سۆزلىرىنى يوللىغان. گىلەم دوپپام چىرايلىق گىلەم كەبى گۈل بىلەن بەشىنچى ماي كۈنىدىكى ئىجتىمائىي ئالاقە مۇنبەرلىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپا بايرىمىنى كەڭ كۆلەمدە تەبرىكلىگەن ۋەزىيەت بارلىققا كەلدى. چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى بۇ يىللىق دوپپا بايرىمىنىڭ بۇ دەرىجىدە كەڭ كۆلەملىك تەبرىكلىنىشىگە دىققەت قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. تۈنۈگۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئىسا باشلىق ھەر بىر بىزنىڭكى قىز ئوغۇللىرىمىزنىڭ دوپپىنى كىيىپ ئۇنى تونۇشتۇرۇش ھەر خىل تىللاردا ئە بۇ ۋىدىيونى مەنمۇ تەڭ ئورتاقلاشتىم. ئېلشاد ھەسەننىڭ قارىشىچە، بۇ يىلقى دوپپا بايرىمى ئۇيغۇرلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاشكارا يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرلۈك ۋاسىتىلاردىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنىمۇ يوقىتىشى ئەۋجىگە چىققان ۋەزىيەتكە توغرا كەلگەن. باش كىيىم شۇ مىللەتنىڭ مەدەنىيەت، كىيىم شۇلارنىڭكى بىر سىمۋول خاراكتېرلىك. بۇ باشتىكى كىيىم ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپىسى غۇرۇر، مەدەنىيەت، تارىخنىڭ بىر سىمۋول خاراكتېرلىك گۈزەل بىر مەدەنىيەت. ھەممىمىز بىلىمىز، ئۇيغۇرنىڭ دوپپىسى دۇنيانى ھەيران قالدۇرىدىغان، خەقلەرنى ھەيران قالدۇرىدىغان بىر باش كىيىم.

بولۇپمۇ خىتاي بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنى ئېلىپ بېرىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە خىتايمۇ نەق بىزنىڭ دوپپىمىزغا ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ. مەسىلەن بىر نەچچە ئاينىڭ ئالدىدا مۇخبىر خانىم سىزنىڭ پروگراممىمىزدا بىز يەنە بىر ئۇيغۇر ئاتالمىش خىتاينىڭ خەتلىرىنى دوپپىغا كەشتىلەپ بۇنى دوپپىنى خىتايلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇرنىڭكى مەدەنىيىتىنى بۇرمىلاش ئۇيغۇرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشقا خىتايغا ماسلىشىۋاتقانلىقىنى بۇنى بىز پاش قىلغانىدۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىر ھادىسە، مەسىلەن بىر ئاي، بىر ئىككى ھەپتىنىڭ ئالدىدا بىزنىڭ روزا ھېيت بولدى. قارايدىغان بولساق، شۇ كۈنلەردە خىتاينىڭ ئۈرۈمچىنىڭ كوچىلىرىدا جىق يەرلەردە خىتايلار بېشىغا دوپپىنى كىيىۋېلىپ ئۇسسۇل ئويناۋاتىدۇ. بۇ نېمە دېگەن ۋاقتىدا خىتاي ئۇيغۇر مىللىتىگە روھىي جەھەتتىن، مەدەنىيەت جەھەتتىن، تەن جەھەتتىن ھۇجۇم قىلىشى بىلەن تەڭ، ھەتتا بىزنىڭكى سىمۋول خاراكتېرلىك كىيىم-كېچەك، بولۇپمۇ تاجىمىز بولغان بۇ دوپپىغا ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ. دوپپىنى تالىشىۋاتىدۇ بىز بىلەن. دوپپىنى خىتايلاشتۇرۇشنىڭ قورالى، ئۇسلۇبى قىلىپ ئىشلىتىۋاتىدۇ.

دوپپىمىزنى ئۆز ئەنئەنىۋى بويىچە، ئۇنى ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تېخىمۇ موللاشتۇرۇپ، مەسىلەن، يېقىنقى يىللاردا ھەر خىل ئەتلەسلەردە نەقىشلەنگەن، ھەر خىل يېڭىچە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە خاس بولغان، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تارىخىنى قېزىيدىغان ۋە ئۇنى قايتىدىن تېخىمۇ گۈزەل كۆرسىتىدىغان بۇ خىل يېڭى دوپپىلارنىڭ چىقىشى، دېمەك، ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىنى

مەكتەپلەردە ئوقۇغۇچىلارنىڭ باش كىيىم كىيىشىنى چەكلەش بۇيرۇقىغا قارشى نارازىلىق ھەرىكىتىدىن كېيىن كۈچەيگەن بولۇپ، كېيىنچە ئۇيغۇرلارنىڭ خەلقئارالاشقان دوپپا بايرىمىغا ئايلانغان ئىدى. نۆۋەتتە نورۋېگىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ئانا تىل تەشەببۇسچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئىككى مىڭ ئون ئىككى دوپپا كىيىش چەكلەندى ئەمەسمۇ؟ ئۈچىنجاينىڭكى خاتالاشمىسام ئۈچىنجاينىڭ بىر-ئىككىلىرى ئەتراپىدا. بۇ بايرام شۇ يىل بەشىنجى ئايدا ئەڭ ياخشى بولدى. مەن شۇ چاغدا بىر يىغىنغا ئۈرۈمچىگە كەلگەنتىم قەشقەردىن. كەلسەم ياش بالىنىڭ ھەممىسى دوپپا كىيىپتىكەن. بۇ نېمە بولۇپ كەتتى؟ دەپ كېيىن سۈرۈشتۈرسەم شۇ يىگىرمىنچى سىنىپ باشلانغان مەكتەپتە بالىلار دوپپا كىيسە دوپپىسىنى چەكلەپتىكەن. شۇندىن كېيىنلا بۇ ئۈرۈمچىدە دوپپا كىيىش مودا بولۇپ كەتتى. ئاندىن بۇ يىل بەشىنجى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى دوپپا بايرىمى دەپ ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن تېخىمۇ بۇ قارشىلىق مەدەنىيەتنىڭ چەكلىنىشىگە، مىللىي كىيىم-كېچەكلەرنىڭ چەكلىنىشىگە بولغان قارشىلىقنىڭكى خەلقتىكى ئىنكاس. ئەگەر شۇ چاغدا دوپپا چەكلەنمىگەن بولسا، شۇ ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا، بۇ بۇ قەدەر پۈتۈن ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى بىر مىللىي قارشىلىق سىمۋولىغا ئايلىنىپ كېتىشى تەستى، يەنى بۇنىڭ قايتا بىر كۈچلۈك بەلگە، قارشىلىقنىڭ بەلگىسىگە ئايلىنىپ كېتىشى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر مەكتەپلىرىدە باشلانغان بۇ نارازىلىق ھەرىكىتىنىڭ قىسقىغىنە ئون يىل ئىچىدە پۈتكۈل دۇنيادىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ئومۇملاشقان بايرام تۈسىنى ئېلىشىغا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكىنى قوغداش روھى سەۋەب بولۇۋاتقان ئىكەن. بۇ دوپپا بايرىمى ئەسلى ئۇيغۇر كىيىم-كېچەكلىرىنىڭ چەكلىنىشىگە بولغان قارشىلىقنىڭ ئىپادىسى بۇ. ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى خىتايلار خىتايچىسى چيەنلى گوڭچېڭ گۈزەللەشتۈرۈش ھەرىكىتى دەپ بىر ھەرىكەت باشلاپ، ئۇيغۇرلارنىڭ كىيىم-كېچەكلىرىگە چەك قويدى. بولۇپمۇ مۇشۇ يىگىرمە ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپمىكىن، بىر مەكتەپتە ئۇيغۇر بالىلار دوپپا كىيىپ چىققان چاغدا، ئۇلارنىڭ دوپپىسىنى ئالدۇرۇۋېتىپ، ئاندىن بىر ھېلىقى كەمسىتكەن ئىبارىلەرنى قوللانغان ئوقۇتقۇچى. شۇندىن كېيىن بۇ دوپپا كىيىپ قارشىلىق كۆرسىتىش ئۇيغۇر تولۇق ۋە تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىدا ئەۋج ئالغان. مېنىڭ ئېسىمدە قېلىشىچە، ئاتۇش شەھەرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مەكتەپتە مۇشۇنداق بىر ئىش بولغان. ئوقۇغۇچى بالىلار بىر كۈن دەرسكە دوپپا كىيىپ كېلىپ، شۇنىڭ بىلەن ئۇلارنىڭكى يېتەكچىلىرى كىم دەپ بىر سۈرۈشتۈرگەن ئەھۋال بولغان. ئاندىن مەن تۇتۇلغان چاغدا مەندىن مۇشۇ ھەقتە سوئال سورىغانتى. سېنىڭ مۇشۇ دوپپا ھەرىكىتى بىلەن نېمەڭ بارمۇ، مۇناسىۋىتىڭ بارمۇ؟ بۇ نېمىدىن بوپتۇ، ئۈرۈمچىدىن بوپتۇ، نېمىدىن بوپتۇ؟ قەشقەردىمۇ بوپتۇ، ئاتۇشتىمۇ بوپتۇ، ھەتتا غۇلجىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپلەردىمۇ مۇشۇ دوپپا كىيىپ قارشىلىق كۆرسىتىش بوپتۇ. سېنىڭ بۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋىتىڭ بارمۇ؟ دەپ سورىغان. دېمەك، بۇ ئەينى ۋاقىتتا ئۇيغۇر كىيىم كېچەكلىرىنىڭ چەكلىنىشىگە بولغان ياشلاردىكى بىر تەبىئىي قارشىلىق. ئاندىن بۇ ئىلھام توختىنىڭ تور بېتىدە ھە بۇ دوپپا مەدەنىيىتىنىڭكى تەرغىب قىلىنىشى سەۋەبلىك بۇ تېخىمۇ كۈچلۈك ئۇيغۇرلار ئارىسىدا تۈس ئالدى. يەنە بىرسى بۇ خەلقئارا تەسىرگىمۇ ئېرىشتى. شۇنىڭ بىلەن بۇ بايرام ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپا بايرىمى بولۇپ شەكىللەندى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ مۇھىم بەلگىلىرىدىن بىرى بولغان دوپپىنى جامائەت ئارىسىدىكى ئاممىۋى پائالىيەتلەردىن تارتىپ ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ئۇيۇشتۇرغان ھەر خىل پائالىيەتلەرگىچە كېڭەيتىش، ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدا، شۇ دۆلەت ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەن سورۇنلاردىمۇ، كىيىشنى ئومۇملاشتۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنى بىلدۈردى. دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلەشتە، بۇنى داۋاملاشتۇرۇشتا ئاساسىي رول ئويناش كېرەك. بۇ رول دېگىنى، شەخسەن مېنىڭ كۆز قارىشىمچە، دوپپىنى بايرام كۈنىلا ئەمەس، ھەر كۈنى بېشىغا كىيىدىغان، شۇ ئارقىلىق بىزنىڭ كىملىكىمىزنى بىلدۈرۈش ۋە شۇ كىملىكىمىز بىلەن بۇ كۈرەشنى داۋاملاشتۇرۇش، بۇ ناھايىتى مۇھىم.
ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە مىللىي كىملىكىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بۈگۈنكىدەك ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ ئومۇملىشىشى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز كىملىكىنى نامايان قىلىش ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيەت كىملىكىنى قوغداشتىكى كۈرەش قورالىغا ئايلانماقتىكەن.
تەشكىلاتلارنىڭ رولى يېتەكچىلىك رول، ئۈلگىلىك رول، بۇ ناھايىتى مۇھىم، تەشكىلاتلارنىڭكى نامايىش، ھەر خىل ھۆكۈمەتلەر بىلەن كۆرۈشۈش، مىللەتنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كاللا قاتۇرۇش، ئەمما لېكىن مانداق مەدەنىيەتنى گەۋدىلەندۈرىدىغان پائالىيەتلەردىمۇ ئاۋانگارتلىق رول ئويناش بەك مۇھىم. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇرچە پروگراممىلىرىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر.
يېڭى ئامېرىكا بىخەتەرلىك مەركىزى ناملىق تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋە تەتقىقات دىرېكتورى پاول شارار ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى بىر ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنى دۇنيادىكى يۇقىرى تېخنىكىغا تايانغان مۇستەبىتلىكنىڭ ئەڭ چەكتىن ئاشقان نۇسخىسى دەپ باھالىغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى ئامېرىكا خىتاي ئىقتىساد ۋە بىخەتەرلىكنى باھالاش كومىتېتىدا خىتاينىڭ ئامېرىكا ۋە دۇنيادىكى قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى نەزەردىن ساقىت قىلىشقا ئۇرۇنۇشى يۇقىرى پەن تېخنىكىغا تايانغان مۇستەبىت تۈزۈمىنى دۇنيادا ئومۇملاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ھەققىدە بىر ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى ئامېرىكىدىكى ھەر قايسى نوپۇزلۇق تەتقىقات ئورگانلىرىدىن ۋە ئۇنىۋېرسىتېتلاردىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر گۇۋاھلىق بەرگەن بۇ ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان يۇقىرى تېخنىكىلىق زۇلۇمنىڭ دۇنيادا ھازىرغىچە كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر زۇلۇملۇقى تەكىتلەندى

شەرت قىلغان ئۇ سۆزىدە خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇرلارغا قارتا رەھىمسىزلەرچە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باستۇرۇش ھەرىكىتى يۈرگۈزۈۋاتقان شىنجاڭدا يۇقىرى پەن تېخنىكىلىق مۇستەبىتلىكنىڭ ئەڭ چېكىدىن ئاشقان نۇسخىسى مەۋجۇت دېگەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن: خىتاي ھازىر دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا يېڭىچە رەقەملىك مۇستەبىتلىكنىڭ باشلامچىسى بولۇپ، پۈتۈن دۇنيانىڭ ئەركىنلىكىگە چوڭقۇر تەھدىت ئەپ كەلمەكتە. ئامېرىكا چوقۇم باشقا دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ، پەن تېخنىكىنىڭ بۇنداق قانۇنسىز ئىشلىتىلىشىغا قارشى تۇرۇشى كېرەك. Biometric databases, police cloud computing centers, and a national social credit system.
پاۋل شېرېر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چىراي تونۇش، ئاۋاز تونۇش ھەمدە يەنە ئادەملەرنىڭ مېڭىش شەكلىنى تونۇش قاتارلىق سۈنئىي ئەقىل قوراللىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇۋاتقانلىقى، بارماق ئىزى، قان ئەۋرىشكىسى، ئاۋاز، كۆز قارىچۇقى، يۈزى، گېن ئۇچۇرى قاتارلىق بىئولوگىيىلىك سانلىق مەلۇمات ئامبىرى قۇرۇۋاتقانلىقى، ئايرودروم، مېھمانخانا، بانكا، پويىز ئىستانسىسى، مېترو، زاۋۇت، تۇرالغۇ ئۆي ۋە ھەتتا ئاممىۋى ھاجەتخانىلاردا چىراي تونۇش كامېرالىرى ئورناتقانلىقى، ۋاي فاي ئارقىلىق يېقىن ئەتراپتىكى تېلېفون ۋە كومپيۇتېرلاردىن ئۇچۇر توپلايدىغانلىقى، ھەتتا ئادەملەرنىڭ. كۈندىلىك ھەرىكىتىنى، ماشىنا ئىشلىتىش، ماي قاچىلاش، توك ئىشلىتىش مىقدارىنىمۇ ئىز قوغلاپ تەكشۈرىدىغان ساقچى يۇمشاق دېتاللىرى قاتارلىقلارنى قوللىنىپ، كۈچەيتىلگەن مۇستەبىت تۈزۈمىنى يولغا قويۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ بولۇپمۇ خىتاينىڭ مەخسۇس ئۇيغۇرلارنى پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگە چىراي تونۇش سىستېمىسى تەرەققىي قىلدۇرغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتكەن.

ئۇ يىغىندا كومىتېت ئەزالىرىنى كونترول قىلىنمىغان ئەھۋال ئاستىدا خىتاينىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكىغا تايانغان كۈچەيتىلگەن باستۇرۇش ئەندىزىسى كەڭ تارقىلىپ يەر شارى ئەركىنلىكى ۋە خۇسۇسىي ئەركىنلىككە چوڭقۇر خىرىس ئەپ كېلىدۇ دەپ ئاگاھلاندۇرغان پاۋل شېرېرنىڭ قارىشىچە خىتاي كومپارتىيىسى رەقەملىك مۇستەبىتلىك ئەندىزىسىنى ھالقىلىق رەقەملىك ئۇل ئەسلىھەگە بولغان ئىگىدارلىق ھوقۇقىنى كېڭەيتىش ۋە تېخنىكىلىق ئۆلچەم بەلگىلەش ئورگانلىرىدا مۇھىم ئورۇننى ئىگىلەش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئۆزىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق مۇستەبىتلىكىنى خەلقئارادا ئومۇملاشتۇرۇشقا ئۇرۇنماقتا ئىكەن. شۇڭا ئۇ سۆزىدە ئامېرىكىلىق قانۇن تۈزگۈچىلەرگە تەكلىپ بېرىپ، ئۇلارنى رەقەملىك تېخنىكىنى باشقۇرىدىغان قانۇنلارنى چىقىرىشنى تېزلىتىش، سانلىق مەلۇمات مەخپىيەتلىكىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنى كۈچەيتىش، ئامېرىكىنىڭ رەقەملىك ئۇل ئەسلىھەلىرىنى خىتاينىڭ ئىگىدارلىق ھوقۇقىدىن قوغداش تىك توكقا ئوخشاش خىتاي ئەپلىرىنى چەكلەشكە چاقىرغان ئۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭىدىن تەرەققىي قىلىۋاتقان يۇقىرى پەن تېخنىكىنى باشقۇرۇشقا ئائىت يەرشارىۋى قائىدىلەرنى تۈزۈپ چىقىشقا ئاكتىپ قاتنىشىشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى ئەسكەرتكەن

خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم نامىدىكى خىتاي كادىرلار ئۇيغۇر دىيارىغا تۈركۈملەپ كەلمەكتە. ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان يېزا كەنتلەر بىلەن خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى يېزا كەنتلەرنى چېتىش، ئۇيغۇر رايونىدىكى يەسلى مەكتەپلەر بىلەن خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى يەسلى مەكتەپلەرنى چېتىش، شۇنداقلا ئۇيغۇر بالىلىرىغا خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئىككىنچى ئاتا ئانا ياكى ئىككىنچى ئائىلە تېپىپ بېرىشتەك بىر يۈرۈش پىلانلىرىغا يوشۇرۇنغان سىياسىي مەقسەتلىرى بارغانسېرى ئاشكارىلانماقتا. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتقا قىزىقسىڭىز دىققىتىڭىز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە سۇنغان تەپسىلىي خەۋىرىدە بولسۇن. خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا يېقىندىن بۇيان ئېلان قىلىۋاتقان ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم پروگراممىسى ھەققىدىكى خەۋەرلەردە ئۇيغۇر رايونىغا كەلگەن ئالدىنقى ئون تۈركۈمدىكى خىتاي كادىرلىرىنىڭ شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىگە جۇڭخۇا مىللەتلىرى چوڭ ئائىلىسىنىڭ ئىللىقلىقىنى يەتكۈزۈش شوئارىنىڭ كەينىگە يوشۇرۇنغان سىياسىي مەقسەتلەر ئاشكارا بولماقتا. خىتايدىكى خەلق تورىنىڭ بىرىنچى مايدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دائىرىلەر ئونىنچى نۆۋەتلىك شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ خىزمەتلىرىنى تەقدىرلەش ۋە ئون بىرىنچى نۆۋەتلىك شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ئىختىساسلىق خادىملىرىنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزگەن. يىغىندا خىتايدىكى ئون توققۇز ئۆلكە، شەھەردىن شىنجاڭغا ياردەم تۈرى بويىچە كېلىپ خىزمەت كۆرسەتكەن ئاتالمىش، تۆھپىكار خىتاي كادىرلارنى تەقدىرلىگەن. خەۋەردە خىتاينىڭ ئون توققۇز ئۆلكە ۋە شەھەرلىرىدىن كەلگەن خىتاي كادىرلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى خىزمەتلىرىنى ۋەتەن چوڭ ئائىلىسىنىڭ ئىللىقلىقىنى يەتكۈزۈش دەپ خۇلاسە قىلغان. ھالبۇكى، ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم نامىدا ئۇيغۇر دىيارىغا تۈركۈملەپ كېلىۋاتقان خىتاي كادىرلىرى راستتىنلا ئۇيغۇر خەلقىگە ئائىلە ئىللىقلىقىنى يەتكۈزۈۋاتامدۇ؟ ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر يېزا قىشلاقلىرىغا بېرىپ، ھەتتا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگىچە كىرىپ سۆزلەۋاتقىنى ھەم تەشۋىق قىلىۋاتقىنى زادى نېمە؟ سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن خىتاينىڭ ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم نامىدىكى ئون توققۇز ئۆلكە شەھەردىن ئىختىساسلىق كادىر يۆتكەش قۇرۇلۇشىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مىللەتلەرنى تالان تاراج قىلىش شۇنداقلا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يەنىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا داۋاملاشتۇرۇش ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى خىتاي بۇ خىل ئاتالمىش، يۈەنجياڭ دېگەن بۇ ئۇسۇلدا كەڭ كۆلەمدە خىتايلارنى ئەۋەتىش، بۇ دۇنيانىڭكى سىياسەتلىرىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇش، مىللىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى باشقا بىر نىقاب بىلەن ئۇنى پەدەزلەپ دۇنياغا كۆرسىتىش. ئەمەلىيەتتە بۇ بارغان خىتايلار شۇ يەردىكى يەرلىك ئۇيغۇرلارنى تالان-تاراج قىلىدىغانغا، مىللىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرىدىغانغا بارىدۇ.
دىققەت قوزغايدىغىنى شۇكى، خىتاينىڭ بۇ خەۋىرىدە ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم ۋىۋىسكىسى ئاستىدا ئۇيغۇر رايونىغا كەلگەن خىتاي كادىرلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى يېزا-كەنتلەرنى خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى يېزا-كەنتلەرگە چېتىش ۋە باغلاش قۇرۇلۇشى ئېلىپ بارغانلىقى، شۇنداقلا قوشماقلىشىپ ئورتاق گۈللىنىشنى تەشەببۇس قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. خەۋەردە دېيىلىشىچە، جېجياڭ ئۆلكىسىنىڭ ئاقسۇ ۋىلايىتىگە ئاتالمىش ياردەم نامىدا كەلگەن خىتاي كادىرلار ئاقسۇدىكى ئۇيغۇر يېزا كەنتلىرىنى جېجياڭ ئۆلكىسىنىڭ يېزا كەنتلىرىگە قوشماقلاشتۇرۇپ چېتىش ۋە باغلاش خىزمىتىنى قانات يايدۇرغان. يەنى، ئالدى بىلەن ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى ئون ئالتە يېزا كەنتنى جېجياڭدىكى يېزا كەنتلەرگە چېتىپ، ئۈلگىلىك ئۆرنەك پەيدا قىلغان. ئاندىن ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى تۆت يۈز بەش كەنتنى مۇشۇ ئۆرنەك بويىچە قايتا قۇرۇشنى پىلانغا ئالغان. ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ماجۈ بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مۇنداق دېدى. خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈۋاتقان ئاتالمىش ھەر خىل نام ۋە شەكىللەردىكى ياردەملىرى ئەمەلىيەتتە ئۆزىنىڭ ئىقتىساد، مەدەنىيەت، مائارىپ ۋە ئىشلەپچىقىرىش ساھەلىرىدىكى كۈچلىرىنى بۇ رايونغا يۆتكەپ مەركەزلەشتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان. ئۇلار بۇ ئارقىلىق رايوندا خىتايلارنى ئاساس قىلغان ۋە خىتايلارنىڭ تولۇق كونتروللۇقىدىكى سىستېمىنى شەكىللەندۈرمەكچى.
خەۋەردە ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم نامىدا كەلگەن خىتاي كادىرلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئاساسىي مائارىپىنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە چېتىپ، ئۇنى گۇرۇپپىلاش ئۇسۇلى بويىچە پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇلغان مائارىپ ئەندىزىسى يارىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى نۇقتىلىق تەكىتلەنگەن. خەۋەردە بورتالا ئوبلاستىدىكى مەكتەپلەرنىڭ خۇبېي ئۆلكىسىدىكى مەكتەپلەر بىلەن كورلا شەھىرىدىكى مەكتەپلەرنىڭ خېبېي ئۆلكىسىدىكى مەكتەپلەر بىلەن جىددىي رەۋىشتە گۇرۇپپىلاپ چېتىلىۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بورتالا ئوبلاستىدىكى يەسلى ۋە مەكتەپلەر خۇبېي ئۆلكىسىدىكى سەككىز داڭلىق مەكتەپ بىلەن گۇرۇپپىلاپ چېتىلغان كورلا شەھەرلىك يىگىرمە ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپ خېبېي ئۆلكىسىدىكى نۇقتىلىق ئوتتۇرا مەكتەپ بىلەن گۇرۇپپىلاش ئۇسۇلى بىلەن كورلا شەھەرلىك يىگىرمە ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپ خېبېي ئۆلكىسىدىكى نۇقتىلىق ئوتتۇرا مەكتەپ بىلەن گۇرۇپپىلاش ئۇسۇلى بويىچە چېتىلغان بۇنىڭ بىلەن بۇ مەكتەپلەرنىڭ يەسلىدىن تاكى تولۇق ئوتتۇرىغىچە بولغان سىنىپلىرىنىڭ پۈتكۈل ئوقۇتۇش مەشغۇلاتلىرى بىر گەۋدىلەندۈرۈلگەن ئىكەن خىتاي تاراتقۇلىرى بۇنى گۇرۇپپىلانغان مائارىپ دەپ ئاتىغان. ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن خىتاينىڭ بۇ خىل شەكىلدە ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئاساسىي مائارىپىنى، بولۇپمۇ يەسلى ۋە باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپلەر بىلەن خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى مەكتەپلەرنى ئۆزئارا گۇرۇپپىلاپ چېتىش قۇرۇلۇشىنى، ئۇيغۇر مائارىپىنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇش، كېيىنكى ئەۋلادلارنى ئېرىتىپ تۈگىتىشنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. ماھىيەت جەھەتتىن ئۇيغۇرنىڭكى مەدەنىيىتىنى يوقىتىش، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرلار ئەگەر ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىدىن ئارىلىپ قالسا، ئۆزىنىڭكى شۇ تۇرمۇش مۇھىتىدىن ئارىلىپ قالسا، ئۇ ۋاقتىدا ئۇيغۇرلىقىنى ساقلاپ قېلىش ناھايتى قىيىن، ئۇيغۇرلىقى يوقايدۇ. ئۇيغۇرلىقى يوقىغان ۋاقتىدا بۇ مىللەت قىرغىنچىلىق. ئۇچرىدى دەيمىز. بۇ خىتايلار كېلىپ، ھېچقايسى ئۇيغۇرچە سۆزلىمەيدۇ. مەيلى ئۇنىڭ ئىقتىسادىي جەھەت تۇرمۇشىنى ياخشىلىسۇن، مەيلى ئۇنىڭغا بىلىم ئۆگەتتۇق دېسۇن، نېمە قىلسۇن، ھەممىسىنى خىتاي تىلى بىلەن، خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن، يەنە خىتاينىڭ كوممۇنىزم ئىدېئولوگىيەسى بىلەن، ئۇيغۇرنىڭ ئېتىقادى، مەدەنىيىتى ھەممىسىنى بۇزۇش. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاينىڭكى مەيلى نېمە ئاتالغۇ بولسۇن، مەيلى قايسى جەھەت، تىكى ئاتالمىش ياردەم بولسۇن خىتاينىڭ مەقسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ پەن تېخنىكا ياكى بىلىمى يەتكۈزۈش ياكى ئۇلارنى ئىقتىسادى ياخشىلاش ئەمەس ئۇيغۇرنى يوقىتىش. خىتاينىڭ ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم تۈرىدە ئۇيغۇر نوپۇسى ئەڭ زىچ جايلاشقان خوتەن ۋىلايىتى بېيجىڭ شەھىرى بىلەن چېتىلغان. يەنى بېيجىڭ شەھىرىدىن تۈركۈملەپ ئەۋەتىلگەن خىتاي كادىرلىرى خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ھەر ساھەلىرىگە ئورۇنلىشىپ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق سۇغىرىش قۇرۇلۇشىنى جىددىي رەۋىشتە ئېلىپ بارغان خەۋەردە دېيىلىشىچە بېيجىڭدىن ئەۋەتىلگەن خىتاي كادىرلىرى خوتەندىكى ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن مېنىڭ بېيجىڭدا ئائىلەم بار ناملىق قوشماق تۇغقانلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرغان ئالدىنقى بىر قانچە يىلدا ئۇلار خوتەن ۋىلايىتىدىكى مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر بالىسىغا بېيجىڭ شەھىرىدىن ئائىلە ۋە ئاتا ئانا تېپىپ ئۇلارنى قوشماق تۇغقانلاشتۇرغان بۇ ئۇيغۇر بالىلار ھەر يىلى تەتىل مەزگىلىدە پىلان بويىچە بېيجىڭدىكى ئائىلىسىگە ئەۋەتىلىپ ئۇ يەردىكى ئاتالمىش خىتاي ئاتا ئانىلىرى بىلەن بىر مەزگىل بىللە ياشىغان ھېسسىيات ئالماشتۇرغان ۋە خىتايچە تۇرمۇش ئۇسۇلىنى ئۆگەنگەن خەۋەردە بۇ قۇرۇلۇشنى پايتەخت خەلقىنىڭ شىنجاڭ خەلقىگە ئىللىقلىق يەتكۈزۈشى دەپ ئاتىغان خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ خىل قوشماق تۇغقانلاشتۇرۇش سىياسىتى ياكى ئۇيغۇر بالىلىرى ئۈچۈن خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئىككىنچى ئائىلە تېپىپ بېرىش قۇرۇلۇشى چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا سىياسىي ئانالىزچى ما جۈ بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇرۇپ خىتاينىڭ چىرايلىق ناملاردىكى ئاتالمىش ئىللىقلىق يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان رەزىل سىياسىي غەرەزلىرىنى ئېچىپ كۆرسەتتى
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا لاگېرغا قامال قىلىش سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش خىتاينىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنىڭ پەقەتلا بىر تەركىبىي قىسمى ئىدى. نۆۋەتتە ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان بارلىق ئامىللارنى يوق قىلىشنى ئاتالمىش ياردەم قىلىش ۋاسىتىسى ئارقىلىق تېخىمۇ چوڭقۇرلاپ ئىجرا قىلىۋاتىدۇ. ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا تەئەللۇق بولغان ماددىي مەدەنىيەت بايلىقلىرىنى يۇلۇپ ئالغاننى ئاز دەپ، ئۇلارنىڭ دىنىي ئېتىقاد، ئۆرپ-ئادەت، مەدەنىيىتىدە تېخىچە ساقلىنىپ كېلىۋاتقان بارلىق مەۋجۇتلۇقلار ئۈستىدىن بىر-بىرلەپ يوقىتىش ئېلىپ بارماقتا. خىتاي بۇ تۈردىكى يوقىتىشلارنى يەنە ئۈزلۈكسىز ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن، ئەمما مېنىڭ قارىشىمچە، ئۇلار ئۆز مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ.
دەرۋەقە، خىتاينىڭ خەلق تورىدا بېرىلگەن بۇ خەۋەردە، شىنجاڭغا ياردەم تۈرىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق سۇغىرىش ۋە جۇڭخۇا مىللەتلىرى چوڭ ئائىلىسىنىڭ ئىللىقلىقىنى يەتكۈزۈش دېيىلگەن. بولۇپمۇ ئۆتكەن ئۈچ يىل جەريانىدا ياردەم نامىدا تۈركۈملەپ كەلگەن خىتاي كادىرلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق سۇغىرىش شوئارى ئاستىدا بىر مىڭ سەككىز يۈز ئوتتۇز ئۈچ تۈرنى يولغا قويغانلىقى ۋە ئەمەلىيلەشتۈرگەنلىكى بايان قىلىنغان بۇ ھەقتە رادىيومىزغا ئىنكاس قايتۇرغان ئانالىزچىلار بۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى يېپىش ئۈچۈن قوللىنىۋاتقان پەردازلىرىدىن باشقا نەرسە ئەمەس دەپ قارىماقتا

ۋە ئىجتىمائىي تەبىقىنىڭكى ئىپادىسى ھېسابلىنىدۇچۇ؟ بايلار بايچە كىيىدۇ، ماركا كىيىم كىيىدۇ، نامراتلار ئۆزىگە چۇشلۇق كىيىدۇ. ئەمما دوپپا ھازىر بىزنىڭكى جەمئىيەتچىلىك نۇقتىسىدىن ھېلىقى قاتلام تەبىقىگە قارىماستىن يەنى بايمۇ كىيىدىغان، نامراتمۇ كىيىدىغان، زىيالىيمۇ كىيىدىغان، دىندارمۇ كىيىدىغان مۇنداق بىزنىڭ جەمئىيەتنى تەشكىل تاپقان بارلىق قاتلاملار كىيىدىغان بىر مىللىي كىيىمگە ئايلان ئايلىنىپ بولدى.

دوپپا بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر دوپپىسى ۋە دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلەش تور مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى تەتقىقاتلىرى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ۋە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان دوكتور گۈلنار ئېزىز خانىم سۆز قىلىپ ئۇيغۇر دوپپىسى قاتارلىق مىللىي ئەنئەنىۋى كىيىم مەدەنىيىتىنى ياش ئەۋلادلارغا ئۆگىتىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى ئۇ ئۇيغۇر دوپپىسى ۋە دوپپا بايرىمى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. يۇقىرىدا بىز جىق سۆزلىدۇق دوپپىنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى توغرىسىدا. ئويلاپ باقساق، تارىختىن بۇيان ئۇيغۇرلار ناھايىتى مەدەنىيەتلىك مىللەت بولغاچقا، مۇشۇنداق ئېسىل كىيىم كېچەكلىرىمىزنى، يېمەك ئىچمەك مەدەنىيەتلىرىمىزنى شەكىللەندۈرگەندە بۇ ئۇزۇن تارىخىي بىر جەريان بۇ. ھەم قاراپ باقساق بىزنىڭ ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەكلىرىمىز بەك گۈزەل. مانا كېيىن جەمئىيەت تەرەققىي قىلغاندىكىن بىزمۇ غەربلىشىپ، غەربنىڭ كىيىم كېچەكلىرىنى كىيىدىغان بولۇپ كەتتۇق، ھازىر كىيىۋاتىمىز. كېيىن ھەم مانا دوپپا بايرىمى بۇ بىزنىڭ ئەنئەنىمىز دەپ بۇ بايرامنى مانا ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن باشلاپ ئۆتكۈزۈۋاتىمىز. ئەمما بۇ بايرامدىلا كىيىدىغان نەرسىمۇ؟ بۇ زادى بىز قانداق قىلىمىز دېگەننىمۇ ئويلايدىغان بىر مەسىلىكەن. بىز نېمىشقا بۇ دوپپا بايرىمى دەپ مەخسۇس بايرام قىلدۇق دېگەندە، مۇشۇ كېيىنكى ئەۋلادلىرىمىز بۇنى ئۇنتۇلۇپ كەتمىسۇن، بىزنىڭ مۇشۇنداق گۈزەل بىر ئەنئەنىۋى كىيىم-كېچەكلىرىمىز بار، كۈندىلىك تۇرمۇشتا كىيمىگەندىكىن، بۇ ئەمدى شۇ ئۇنتۇلۇپ كەتمىسۇن دېگەننى ئويلايمىزدە، شۇنىڭغا بۇ بايرامنى ئېلىپ چىقتى دەپ ئويلايمەن. شۇنىڭ بىلەن خاتىرىلەپ مېڭىۋاتىمىز. مەسىلەن، دوپپا، كانىۋاي كۆينەك، ئەتلەس كۆينەكلىرىمىزنى ھېيت بايراملاردا بۇ بىزنىڭ ئەنئەنىۋى كىيىملىرىمىز دەپ كىيىدىغان بولدۇق. چەت ئەلدىمۇ بالىلىرىمىزغا بۇنى بىلدۈرۈپ ئۆيدە ئۆگىتىپ مېڭىۋاتىمىز. ئەمما مۇشۇنداق بىر شارائىتتا ئەمدى كىيىم كېچەكلىرىمىزنى قەدىرلەش، بۇنىڭ تارىخىنى، مەدەنىيىتىنى ھەر بىر ئائىلىدە بالىلىرىمىزغا بىلدۈرۈش، كېيىنكى ئەۋلادلارغا ئۆگىتىپ مېڭىش بەك مۇھىم. ئەمدى ۋەتەندە شۇ زاۋۇتلىشىپ كەتتى، ھەممە نەرسىنى بازاردا، زاۋۇتتا ئىشلەيدىغان قىلىپ، بۇنىڭ سۈپىتىنى چۈشۈرۈۋېتىپ بارىدۇ. ئەمما مۇشۇ قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسپىمىز ئىنتايىن بىر خەۋپ ئىچىدە قالدى. مۇشۇنى ئەمدى تىرىلدۈرۈشىمىز كېرەك.
بۇ قېتىمقى بەشىنچى ماي ئۇيغۇر دوپپا بايرىمى سۆھبەت پىروگراممىسىدا يەنە ئۇيغۇر ئانا تىل كومىتېتى سابىق مۇدىرى مۇستەقىل تەتقىقاتچى زۇلھايات ئۆتكۈر خانىم ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان شائىر تاھىر ھامۇت ئىزگىل قاتارلىقلارمۇ سۆز قىلىپ ئۇيغۇر دوپپىلىرى ۋە ئۇيغۇر دوپپا بايرىمىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي كىملىكنى قوغداشتىكى رولى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى دۇچ كېلىۋاتقان خىرىسلار ۋە ئۇيغۇر دوپپا بايرىمىنىڭ سىياسىي جەھەتتىكى تەسىرى ھەققىدە نۇقتىلىق توختالدى دوپپا بايرىمىنىڭ سىياسىي جەھەتتىكى تەسىرى ھەققىدە نۇقتىلىق توختالدى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان بۇ تور مۇھاكىمە يىغىنىغا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم رىياسەتچىلىك قىلدى ۋە ئۇيغۇر دوپپا بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلىدى. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى.
ئاۋسترالىيە ۋىكتورىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ۋە ئاۋسترالىيەدە زىيارەتتە بولۇۋاتقان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى مەسئۇللىرىدىن تەشكىللەنگەن بىر ھەيئەت ھاكىمىيەتتىكى پارتىيەنىڭ فېدېراتسىيە پارلامېنتى ۋە ئۆكتىچى پارتىيەگە مەنسۇپ پارلامېنت ئەزالىرى بولغان مۇھىم ئەربابلار بىلەن ئۇچرىشىپ، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى تەلەپ قىلغان ۋە ئۇلار پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئىجابىي جاۋابلىرىغا ئېرىشكەن. بۇ نۆۋەت روشەن ئابباس ۋە ئۆركەش دۆلەت قاتارلىق ئاكتىپ پائالىيەتچىلەرنىڭ ئاۋسترالىيەگە قىلغان زىيارەت ۋە پائالىيەتلىرى ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قىزغىن قارشى ئېلىشىغا ئېرىشمەكتە ئىكەن. بۇ ھەقتە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم تەييارلىغان تەپسىلىي خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئاۋسترالىيەنىڭ مېلبورن شەھىرىدىكى ۋىكتورىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئالىم ئوسمان ئۆزلىرىنىڭ بىر قىسىم ئاۋسترالىيە پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قوبۇل قىلىش مەسىلىسىدە ئىجابىي جاۋابلارنى بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئاۋسترالىيە مېلبورندىكى ۋىكتورىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ۋە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى مەسئۇللىرىدىن بولۇپ تۆت كىشىدىن تەركىب تاپقان بىر ھەيئەت بەشىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى ھاكىمىيەتتىكى پارتىيەنىڭ فېدېراتسىيە پارلامېنت ئەزاسى پېتېر خالىل ۋە ئۆكتىچى پارتىيەگە مەنسۇپ پارلامېنت ئەزاسى جېيمىس پېتېرسون قاتارلىق كىشىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ ئۈچ تۈرلۈك تەلەپنى سۇنغان ئىدى. ۋىكتورىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئالىم ئوسمان ئەپەندى بۇ پائالىيەتلەرنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنىڭ ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ئاكتىپچانلىقىنى قوزغاپ، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى تەلەپ قىلىش ئىكەنلىكىنى بۇ ھەقتىكى تەلەپلەرگە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئىجابىي جاۋاب قايتۇرغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئالىم ئوسمان ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
بىز كۆرۈشكەن پارلامېنت ئەزالىرى بىزنىڭ بۇ ئۈچ تەلىپىمىزگە تۆۋەندىكىدەك جاۋابلارنى بەردى. بىرىنچىسى، ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك ماللىرىنىڭ ئاۋسترالىيەگە كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە ئاۋسترالىيەدىكى ھازىر بار بولغان قۇل ئەمگەك قانۇنىغا قايتا قاراپ چىقىش ئىشلىرىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە شۇنداقلا مۇشۇ ئالدىمىزدىكى بىر نەچچە ھەپتە ئىچىدە بۇ جەھەتتە بىر يېڭى دوكلاتنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىدىغانلىقىنى، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ دوكلاتقا ئاساسەن ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك ماللىرىنىلا ئەمەس، بەلكىم پۈتۈن دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن قۇل ئەمگەك ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىلغان ماللارنىڭ ئاۋسترالىيەگە كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تېخىمۇ قاتتىق بىر قانۇننى چىقىرىدىغانلىقىنى بىزگە بايان قىلدى. ئىككىنچىسى، ئاۋسترالىيەنىڭ ھازىرقى ماگنىتسكىي قانۇنى ئارقىلىق ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقىنى دەپسەندە قىلغان خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى جازالاش جەھەتتە ئاۋسترالىيەنىڭ بىرىنچى ئاساس قىلىدىغىنى ئاۋسترالىيەنىڭ مۇشۇ ھازىرقى دۆلەت بىخەتەرلىكىگە زىيان كەشلىك قىلغانمۇ قىلمىغانمۇ دېگەن نۇقتىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ بۇ قانۇننى يەنى ماگنىتسكىي قانۇننى ئىشلىتىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئالىم ئوسمان ئەپەندى پارلامېنت ئەزالىرىغا دېگەن ئۈچىنچى تەلەپكە بېرىلگەن جاۋاب توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
ئۈچىنچىسى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىش جەھەتتە ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قانداق يول بىلەن قاراپ چىقىش، بۇ ناھايىتى بىر ئىنچىكە قانۇنىي جەريان بولغانلىقى، تىن ھازىرغا قەدەر مۇشۇنى بىر كۈن تەرتىپىگە كىرگۈزۈشنى تېخى ئويلاشمىغانلىقىنى بىزگە دېدى.
ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ياردەم قىلىشى بىلەن ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىدىن بەشىنچى ماي كۈنىگىچە ئاۋسترالىيەنىڭ پايتەختى كانبېررا، مېلبورن، سىدنېي ۋە ئادېلېيد قاتارلىق ئۇيغۇرلار بىر قەدەر زىچ ئولتۇراقلاشقان شەھەرلىرىدە ئۇيغۇرلار بىلەن كەڭ كۆلەمدە ئۇچرىشىش، ۋە تەربىيەلەش كۇرسى ئۆتكۈزۈش بىلەن بىرلىكتە پارلامېنت ئەزالىرى، ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە بەزى دۆلەتلەرنىڭ ئاۋسترالىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىسى ھەم كونسۇللىرى بىلەنمۇ ئۇچرىشىش ئېلىپ بارغان بۇ پائالىيەتلەرنىڭ ئاۋسترالىيەگە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشقا قانداق تەسىرى بولا؟ بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى ئىگىلەش ئۈچۈن ۋىكتورىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئاكتىپ قوللىغۇچىسى ئۆزقان ئۆزدىن ئەپەندىگە تېلېفون قىلدۇق، ئۇ مۇنداق دېدى.
تەمەللەر ئاتىلىيور، ئۇيغۇر قاردەشلىرىمىز دوغۇ تۈركىستاننىڭ دەردىنى ئانلامايا داھا ئىيى. بۇ پائالىيەتلەر ئارقىلىق ئاۋسترالىيەدە شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ ئاساسى سېلىنىۋاتىدۇ. شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىز بارلىق كۈچى بىلەن ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. بۇلارنىڭ دەۋاغا ئىجابىي تەسىرى بولىدۇ. لېكىن تېخى قىلىشقا تېگىشلىك كۆپ ئىش بار. بۇ پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرۇشقا قاتناشقان ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى مۇدىرى روشەن خانىم بەشىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنىگىچە ئاۋسترالىيەنىڭ ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان شەھەرلىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى ھەپتىلىك پائالىيەتلەرنىڭ ئۇيغۇرلارنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈپ، ئاۋسترالىيە پارلامېنتىگە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلدۇرۇش جەھەتتىن بەلگىلىك تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. بىزنىڭ ئاۋسترالىيەدىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا تۆت شەھەردە ئوخشىمىغان مەزمۇنلاردا تۈرلۈك پائالىيەتلەرنى ئېلىپ باردۇق، پارلامېنت ئەزالىرىغا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكلەرنى ئاڭلىتىش، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇلاردىن كۈتىدىغان تەلەپلىرىنى يەتكۈزۈش ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بىلەن بۇندىن كېيىنكى ھەمكارلىقلار ئۈستىدە كېلىشىش دېگەندەك. ئاخىرقى مېلبورندا بولغان بىر قانچە كۈنلۈك زىيارىتىمىزدە تۆت پارلامېنت ئەزاسى بىلەن كۆرۈشكىنىمىزدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىدىن نېمىلەرنى كۈتىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق ۋە ئۇلارنىڭمۇ كانادادىكىدەك ئاۋسترالىيەنىڭمۇ ئۇيغۇرلاردىن كۆچمەن قوبۇل قىلىشىنى تەلەپ قىلدۇق. پارلامېنت ئەزالىرىمۇ بىزنىڭ تەلەپلىرىمىزگە ئىجابىي جاۋابلارنى بەردى. مېنىڭچە بولغاندا بىزنىڭ بۇ قېتىمقى ئاۋسترالىيە سەپىرىمىز رەڭدار، مول مەزمۇنلۇق پائالىيەتلەر بىلەن تولغان بىر مەنىلىك، ئەھمىيەتلىك سەپەر بولدى دەپ قارايمەن. بۇلاردىن سىرت روشەن ئابباس خانىم بىلەن تەيۋەن پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلدىكى تيەنئەنمېن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ رەھبىرى ئۆركەش دۆلەت مېلبورندىمۇ ھەدەمنى ئىزدەيمەن ناملىق ھۆججەتلىك فىلىمنى كۆرسىتىپ ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا دوكلات بەرگەن. ئۆركەش دۆلەتنىڭ بۇ قېتىم ئاۋسترالىيەدىكى بۇ پائالىيەتلەردە بولۇشى ئۇيغۇرلارنىڭ قىزغىن قارشى ئېلىشىغا ئېرىشكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار.
كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار. Hayır, Hayır hoş. hoş. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.